ئامېرىكىدىكى داڭلىق شىركەت رەھبەرلىرىنىڭ قىرىق مىڭ دوللار تۆلەپ خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ سان فرانسىسكودا ئۆتكۈزۈلگەن كەچلىك زىياپىتىگە قاتنىشىشى ئامېرىكىدا تالاش تارتىش قوزغىدى ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى خىتاي ستراتېگىيىلىك رىقابەت ئالاھىدە كومىتېتى ئېكستىكى ھېسابىدا قىرىق مىڭ دوللار تۆلەپ شى جىنپىڭنىڭ زىياپىتىگە قاتناشقان ئامېرىكا شىركەت مەسئۇللىرىنىڭ ئىسىملىرىنى ئاشكارىلىدى مەزكۇر كومىتېتنىڭ ئون ئالتىنچى نويابىر كۈنى ئېكىستا ئېلان قىلغان ئۇچۇرىدا زىياپەتكە قاتناشقان ئامېرىكا شىركەت مەسئۇللىرى ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلغۇچى كوممۇنىست شى جىنپىڭنىڭ كەچلىك زىياپىتىگە قىرىق مىڭ دوللار تۆلەپ قاتناشقان شەرەپ مېھمانلىرى دەپ تەنقىدلىگەن مەلۇم بولۇشىچە زىياپەتكە قاتناشقان داڭلىق ئامېرىكا شىركەت مەسئۇللىرىنىڭ ئىچىدە ئالما شىركىتىنىڭ دىرېكتورى تىم كوك بويىڭ شىركىتىنىڭ دىرېكتورى ستانلىي دېل خاننىۋېلنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى دارىيۇس ئادەمژىك، بىلەكستون يەنى قاراتاش شىركىتىنىڭ مەسئۇلى ستېفان شىۋارتسمان، ماستېركارتنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى مەرىت يانو قاتارلىق شەخسلەر باركەن. ئامېرىكا تاراتقۇلىرىنىڭ ئىلگىرىكى خەۋەرلىرىدە بۇلارنىڭ ئىچىدىكى ئالما قاتارلىق شىركەتلەرنىڭ ئىلگىرى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا قارشى پائالىيەت قىلغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. بۇ كەچلىك زىياپەتنى ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋەتلىرى كومىتېتى بىلەن ئامېرىكا خىتاي سودا كېڭىشى بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرغان ئامېرىكا تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە زىياپەتتە شى جىنپىڭ نۇتۇق سۆزلەپ خىتاي تەرەپ فەنتانىلنىڭ ئامېرىكا خەلقىگە بولۇپمۇ ياشلىرىغا ئېلىپ كەلگەن زىيانكەشلىكىگە چوڭقۇر ھېسداشلىق قىلىدۇ دېگەن ئۇ يەنە ئۆزىنىڭ پرېزىدېنت بايدېن بىلەن زەھەرگە قارشى خىزمەت گۇرۇپپىسى قۇرۇپ ھەمكارلىشىشقا كېلىشكەنلىكىنى ئېيتقان لېكىن ئاۋام پالاتاسى خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابەت ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايك گالاگېر ئامېرىكا شىركەت مەسئۇللىرىنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقان بىر دۆلەتنىڭ رەھبىرى بىلەن كەچلىك زىياپەتكە قاتنىشىشىنى ئەيىبلىگەن ئۇ ئامېرىكا خىتاي سودا كېڭىشى بىلەن ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋەتلىرى كومىتېتىغا خەت يېزىپ ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ نەچچە مىڭلىغان دوللار تۆلەپ شىنجاڭدىكى مىليونلىغان بىگۇناھ ئەر ئايال ۋە بالىلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلغان خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئوخشاش ئەمەلدارلىرى ساھىبخانلىق قىلغان كۈتۈۋېلىش زىياپىتىگە قاتنىشىشى ۋىجدانسىزلىق دېگەن ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېننىڭ ئون بەشىنچى نويابىر كۈنى خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن بولغان سۆھبىتىنىڭ نەتىجىسىگە قارىتا ئوخشىمىغان ئىنكاسلار ئوتتۇرىغا قويۇلماقتا بولۇپمۇ جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيىسىدىكىلەر پىرېزىدېنت بايدېننى بېيجىڭ بىلەن ئەھمىيەتسىز ئالاقە قۇرۇش بەدىلىگە ئۇنىڭغا تىز پۈكۈش بىلەن تەنقىد قىلماقتا مەلۇم بولۇشىچە ئىككى رەھبەر بۇ قېتىملىق ئۇچرىشىشتا ھەربىي ئالاقىنى قايتا ئەسلىگە كەلتۈرۈش سۈنئىي ئەقىل تېخنولوگىيىسى پەيدا قىلغان خەۋپ خەتەرنى بىرلىكتە كونترول قىلىش سۈنئىي ئەپيۇن فەنتانىلغا قارشى تۇرۇشتا ھەمكارلىشىش قاتارلىق كونكرېت مەسىلىلەردە پىكىر بىرلىكى ھاسىل قىلغان پرېزىدېنت بايدېن سۆھبەتتىن كېيىن ئۆتكۈزگەن ئاخبارات يىغىنىدا شى جىنپىڭ بىلەن بولغان سۆھبەتنى مۇئەييەنلەشتۈرۈپ ئىككى تەرەپنىڭ ئۆتكەن بىر قانچە ئايلىق يۇقىرى دەرىجىلىك دېپلوماتىك ئۇچرىشىشلىرى ئاساسىدا بەزى مۇھىم ئىلگىرىلەشلەرگە ئېرىشكەنلىكىنى بىلدۈرگەن لېكىن جۇمھۇرىيەتچىلەر بۇ ئۇچرىشىشتا ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋەتلىرىدىكى ھالقىلىق مەسىلىلەرنىڭ يەنىلا ھەل بولمىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئىككى تەرەپ ھاسىل قىلغان ھەمكارلىقنىڭ ئەمەلىي ئەھمىيىتى بارلىقىغا سوئال قويۇشماقتا ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى تاشقى ئىشلار كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايك ماككول ئون ئالتىنچى سېنتەبىر يازما بايانات ئېلان قىلىپ بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي كومپارتىيىسى بىلەن ئېلىپ بارغان بىھۇدە ئۇچرىشىشلىرىدىن ئۈمىدسىزلەنگەنلىكىنى ئېيتقان ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە بايدېن ھۆكۈمىتى بۇ قېتىمقى باشلىقلار يىغىنى ئۈچۈن خىتايغا يول قويۇپ كەلگەن بولۇپمۇ ھازىر ئۇنىڭغا تېخىمۇ كۆپ يول قويۇپ ئۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلغان بىر ئورگانىنى تىزىملىكتىن چىقارماقچى بولغان

مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى تاشقى مۇناسىۋەتلەر كومىتېتىنىڭ رەئىسى بېن كاردېن ۋە بۇ كومىتېتنىڭ ئون نەپەر دېموكراتىك ئەزاسى ئورتاق بايانات ئېلان قىلىپ جو بايدېننىڭ شى جىن پىڭ بىلەن يۈزتۇرانە كۆرۈشكەنلىكى ۋە ئېرىشكەن نەتىجىسىنى مەدھىيىلىگەن
ئون بەشىنچى نويابىر كۈنى ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن بىلەن خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭ كالىفورنىيەنىڭ سان فرانسىسكو شەھىرىدە كۆرۈشكەن بىر پەيتتە ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى خىتاي ئىستراتېگىيىلىك رىقابەت ئالاھىدە كومىتېتى كالىفورنىيەنىڭ رىدلېي شەھىرىدە بايقالغان قانۇنسىز بىيولوگىيە تەجرىبىخانىسىغا ئائىت تەكشۈرۈش دوكلاتىنى ئېلان قىلغان مەلۇم بولۇشىچە بۇ يىل ئونىنچى ئايدا ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى كالىفورنىيەنىڭ رىدلېي شەھىرىدە قانۇنسىز بىيولوگىيە تەجرىبىخانىسى قۇرۇشقا چېتىشلىق جۇ جيابېي ئىسىملىك ئاتمىش ئىككى ياشلىق بىر خىتاينى قولغا ئالغان بۇ شەخسنىڭ كالىفورنىيەدە قانۇنسىز بىيولوگىيە تەجرىبىخانىسى قۇرۇپ مەشغۇلات ئېلىپ بېرىشى ئەينى ۋاقىتتا بەزى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭ دىققىتىنى تارتقان ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى خىتاي ستراتېگىيىلىك رىقابەت ئالاھىدە كومىتېتى بۇ ۋەقەگە قارىتا تەكشۈرۈش باشلىغان ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى جىم كوستا سابىق ئاۋام پالاتا رەئىسى كېۋىن ماكارتى ۋە ئاۋام پالاتاسى خىتاي ستراتېگىيىلىك ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايك گالاگېر قاتارلىقلار پىرېزىدېنت بايدېن شى جىن پىڭ بىلەن كۆرۈشكەن ئون بەشىنچى نويابىر كۈنى ئاخبارات يىغىنى ئۆتكۈزۈپ قانۇنسىز بىيولوگىيە تەجرىبىخانىسىغا ئائىت تەكشۈرۈش دوكلاتىنى ئېلان قىلغان ئەينى ۋاقىتتا تەكشۈرگۈچىلەر بۇ تەجرىبىخانىدىن قان توقۇلما ۋە ۋىرۇس ئەۋرىشكىلىرىنى بىئولوگىيىلىك ماددا ۋە مىڭ چاشقاننى تاپقان abc نىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە چاقىرىلغان گۇۋاھلىق يىغىنىدا تەكشۈرۈشنىڭ رىدلېي بىئولوگىيە تەجرىبىخانىسىنىڭ ئىگىسى قۇرغۇچىسى جۇ جيابېي بىلەن خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ئارىسىدىكى مۇرەككەپ مۇناسىۋەتنى ئاشكارىلىغانلىقى تەكىتلەنگەن دوكلات يەنە جۇ جيابېينىڭ كانادادا ئامېرىكا تېخنولوگىيىسىنى ئوغرىلىشى سەۋەبلىك قانۇنىي جاۋابكارلىققا تارتىلىپ ئۈچ يۈز ئوتتۇز مىليون دوللار تۆلەشكە بۇيرۇلغانلىقى شۇنداقلا ئۇنىڭ ئامېرىكىغا قانۇنسىز كىرگەنلىكىگە دائىر تەپسىلاتلار ئاشكارىلانغان بىراق ئون بەشىنچى نويابىر ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىدا دوكلاتتا بايدىن ھۆكۈمىتى بىلەن خىتاينىڭ قاتتىق تەنقىد قىلىنغانلىقى ئۇنىڭ مەسىلىگە جاۋاب بېرىشتىن كۆپرەك تېخىمۇ كۆپ سوئال پەيدا قىلغانلىقى تەكىتلەنگەن خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا مەجبۇرىي ئەمگەكنى تېخىمۇ كۆلەملەشتۈرگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلۈۋاتقان بىر ۋاقىتتا بورتالا كەسپىي تېخنىكا مەكتىپى بۇ يىل قىشتا ئۈچ مىڭ يەتتە يۈز نەپەر يېزا كەنت ئەمگەك كۈچلىرىگە قارىتا كەسپىي ماھارەت تەربىيىسى ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئون ئالتىنچى نويابىر كۈنىدىكى خەۋىرىدە ئاشكارىلىنىشىچە بورتالا شەھەرلىك كەسپىي تېخنىكا مەكتىۋىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ليۇ ۋېي خۇڭ كەسپىي تېخنىكا مەكتىۋى خادىملىرىنىڭ كەنت يېزا بازار ۋە كوچىلارنى ئارىلاپ كەسپىي تەربىيىلىنىشكە ئېھتىياجلىق كىشىلەرنى ئېنىقلاپ چىققان لېكىن ليۇ ۋېي خۇڭ قانداق كىشىلەرنىڭ كەسپىي تەربىيىلىنىشكە ئېھتىياجلىق كىشىلەر ھېسابلىنىدىغانلىقىغا چۈشەنچە بەرمىگەن بورتالا شەھەرلىك كەسپىي تېخنىكا مەكتىۋىنىڭ ئۈچ مىڭ يەتتە يۈز نەپەر كەسپىي تەربىيىلىنىشكە ئېھتىياجلىق كىشىلەرگە قارىتا كەسپىي ماھارەت تەربىيىسى ئېلىپ بېرىش پىلانى خىتاينىڭ دۆلەت ھامىيلىقىدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك پروگراممىسىنىڭ ما شىڭرۇي دەۋرىدە تېخىمۇ كەڭ كۆلەملەشكەنلىكى ۋە سىستېمىلاشقانلىقى قەيت قىلىنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئوتتۇرىغا قويۇلغان ۋاشىنگتوندىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ئادرىيان زېنز ئۆتكەن ھەپتە بۇ ھەقتە ماقالە ئېلان قىلىپ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ما شىڭرۇي دەۋرىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ تېخىمۇ كېڭەيگەنلىكى ئۇنىڭ ئۇيغۇر ئەمگەك كۈچلىرىنى ئىز قوغلاپ تەقىبلەش سىستېمىسى قۇرۇپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئىش ئورۇنلىرىغا مەھكۇم قىلىنغانلىقىنى ئۇلارنىڭ ئىش ئورنىدىن ئايرىلىشىنىڭ تېخىمۇ قىيىنلاشقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە بورتالا شەھەرلىك كەسپىي تېخنىكا مەكتىپىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ليۇ ۋېيخوڭ مۇنداق دېگەن ناھايىتى ئېنىقكى تەربىيىلەشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن بىزنىڭ مەكتىپىمىز يېزا بازار ۋە كوچىلارغا چىقىپ تەربىيىلەشكە ئېھتىياجلىق كىشىلەرنى ئېنىقلاپ چىقتى ھەمدە بورتالا شەھىرىنىڭ رايون تەرەققىيات ئالاھىدىلىكى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ئىلمىي ۋە قوللىنىشلىق تەربىيىلەش لايىھىسى ۋە نەزەرىيە بىلەن ئەمەلىي مەشغۇلات بىرلەشكەن تەربىيىلەش ئۇسۇلىنى تۈزۈپ چىقتۇق ئۇنىڭ ئاشكارىلىشىچە بورتالا شەھەرلىك كەسپىي تېخنىكا مەكتىپى بۇ يىلدىن بېرى ئوتتۇز تۆت خىل كەسپىي ماھارەت تۈرى ئېچىپ يەتتە مىڭدىن ئارتۇق كەسپىي ماھارەت خادىمى تەربىيىلىگەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەمگەك كۆجۈملەشكەن خىتاي زاۋۇت كارخانىلىرىغا تېخىمۇ كەڭ كۆلەملىك مەركەزلەشكەنلىكى قەيت قىلىنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا خىتاينىڭ بۇ رايونىدىكى توقۇمىچىلىق زاۋۇت كارخانىلىرىنىڭ كۆلىمى ھەسسىلەپ ئارتقان خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە نۆۋەتتە ئۇيغۇر رايونىدىكى خىتاي توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك زاۋۇت كارخانىلىرىنىڭ سانى ئۈچ مىڭ يەتتە يۈز يىگىرمە بەشكە يېتىپ بارغان بۇنىڭ بىلەن بۇ يىل ئونىنچى ئايغىچە مەزكۇر رايوندىكى خىتاي توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك كارخانىلىرىنىڭ سانى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلقىدىن بەش پۈتۈن ئوندىن يەتتە ھەسسە ئارتقان بۇنىڭ ئىچىدە خىتاينىڭ باشقا ئۆلكىلىرىدىن ئۇيغۇر رايونىغا كېلىپ مەبلەغ سالغان خىتاي كارخانىلىرىنىڭ سانى بىر مىڭ ئۈچ يۈز ئەللىك ئىكەن چەت ئەل تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ دوكلاتلىرىدا نۆۋەتتە رايوندىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ كۆلىمى تېخىمۇ كېڭىيىۋاتقانلىقى خىتاينىڭ رايوندىكى ستراتېگىيەسى ما شىڭرۈي دەۋرىدە ئۇيغۇرلارنى جازا لاگېرلىرىغا قاماشتىن زاۋۇت كارخانىلارغا مەجبۇرىي ئەمگەككە بەند قىلىنىشقا ئۆزگەرگەنلىكى قەيت قىلىنماقتا تەتقىقاتچىلارنىڭ ئېيتىشىچە نۆۋەتتە ما شىڭرۈي ئەمگەك كۈچلىرىنى ئىز قوغلاپ تەقىبلەش سىستېمىسى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى كونترول قىلماقتا ئىكەن خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئېيتىشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ مۇئاۋىن باش كاتىپى لياڭ يوڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇر رايونى خىتاي توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك سانائىتىنىڭ مەركەزلىك تەرەققىي قىلىۋاتقان يېڭى پەللىسىگە ئايلانغانلىقىنى بىلدۈرگەن شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ كۆرسىتىشىچە ئۇيغۇر رايونىدا توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك سانائىتىنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشى بۇ رايوننىڭ پاختا خام ئەشيا مەنبەسى بولۇشىدىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدىكەن خەۋەردە بۇ يىل رايوننىڭ كېۋەزلىك كۆلىمى تارايغان بولسىمۇ لېكىن سۈپەتنىڭ ئاشۇرۇلغانلىقى بۇ يىل رايوندا ئوتتۇز بەش مىليون ئالتە يۈز سەكسەن مىڭ مو يەرگە كېۋەز تېرىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن دائىرىلەر ئۇيغۇر رايونىدىكى توقۇمىچىلىق سانائىتىنىڭ تەرەققىياتىنى ئۇنىڭ پاختا خام ئەشيا بازىسى بولۇشىغا باغلىسىمۇ لېكىن چەت ئەللىك تەتقىقاتچىلار بۇنىڭ دۆلەت ھامىيلىقىدىكى ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش پروگراممىسىغا باغلىنىشلىق ئىكەنلىكىنى رايوندىكى مىليونلىغان ئۇيغۇر قازاق قىرغىز ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرنىڭ

ۋە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىدا رول ئالغان دۆلەت ئىگىلىكىدىكى ھىكۋىژن يەنى خەيكاڭ شىركىتىنىڭ ئەمدىلىكتە ئەقلىي ئىقتىدارلىق مەكتەپ رايونى نامىدا تېخنىكىلىق بىر قۇرۇلۇش تۈرىنى ئۈستىگە ئالغانلىقىنى ئۇنىڭدا ئاز سانلىق مىللەت ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ روزا تۇتۇپ تۇتمىغانلىقىنى بايقايدىغان ئىقتىدارغا ئىگە كۆزىتىش كامېرالىرىنى مەكتەپ رايونلىرىغا ئورۇنلاشتۇرىدىغانلىقىنى ئاشكارىلىدى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مۇسۇلمانلارنى تېخىمۇ كەڭ نازارەت ئاستىغا ئالىدىغانلىقى ۋە ئۇلارنى باستۇرىدىغانلىقىدىن بېشارەت بېرىدىغان بۇ تېخنىكا كىشىلىك ھوقۇق ئەندىشىسى قوزغىماقتا تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ ئامېرىكا پېنسىلۋانىيە شتاتىدىكى ئاي-پى-ۋى-ئەم تەتقىقات مەركىزى ئون ئۈچىنچى نويابىر ئېلان قىلغان يېڭى دوكلاتىدا خىتاي تېخنىكا شىركىتى بولغان خەكۋىژننىڭ خىتاي دائىرىلىرى بىلەن ئەقلىي ئىقتىدارلىق مەكتەپ رايونى قۇرۇش تۈرى بويىچە توققۇز مىليون دوللارلىق توختام ئىمزالىغانلىقىنى ئاشكارىلىدى. خىتاينىڭ مەزكۇر نازارەت قۇرۇلۇش تۈرى مەكتەپلەردىكى ئەقلىي ئىقتىدارلىق كامېرا خاتىرىلىرى ۋە ئوقۇغۇچىلارنىڭ كىملىك ئۇچۇرىنى توپلاش ۋە ئاگاھلاندۇرۇش بېرىشكە ئوخشاش ئۇنىۋېرسال ئىقتىدارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، روزا تۇتقان دەپ گۇمانلانغان ئاز سانلىق مىللەت ئوقۇغۇچىلىرى ئۈستىدىن مەكتەپ باشقۇرغۇچىلىرىنى ئاگاھلاندۇرىدىكەن. بۇ كۆزىتىش سىستېمىسى مەخسۇس ئاز سانلىق مىللەت ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ كۈندىلىك ھەرىكەتلىرىنى ھەتتا خىراجەت خاتىرىسى، تاماق سېتىۋېلىشى، كىتاب ئارىيەت ئېلىشى، ئارام ئېلىش مەنزىلى، كىملىك ۋە بانكا كارتىنى ئىشلىتىش خاتىرىسى، ئائىلە ئەزالىرى قاتارلىق ئۇچۇرلىرى ئۈستىدىن ئىز قوغلايدىكەن. فۇجيەن ئۆلكىلىك ھۆكۈمەت تارقاتقان سېتىۋېلىش ھۆججىتىدىكى ئۇچۇرلاردا بۇ يەردە تىلغا ئېلىنغان ئوقۇغۇچىلارنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى مۇمكىنلىكى كۆرسىتىلگەن. جەييۈې ئاتالغۇسى رامىزان ئېيىنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، قائىدە بويىچە ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان ئوقۇغۇچىلار بۇ ئايدا روزا تۇتۇشى كېرەك. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بېرى بۇ ئىبادەتنى قاتتىق چەكلەپ كەلمەكتە. دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يەتتىنچى ئايدىكى سېتىۋېلىش تۈرى نەتىجىسى دوكلاتىدا خېكۋېجىننىڭ بۇ قۇرۇلۇشنى قولغا كەلتۈرگەنلىكى ئېلان قىلىنغان. فۇجيەن ئۆلكىسى فۇجو شەھىرىدىكى ئون ئالتە مىڭ ئوقۇغۇچىسى بار بولغان مىنجياڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئۈچۈن ئەقلىي ئىقتىدارلىق مەكتەپ رايونى تۈرىنىڭ بىرىنچى باسقۇچىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا مۇۋەپپەقىيەتلىك قۇرۇپ چىققانلىقىنى جاكارلىغان ئىكەن. ئاي-پىي-ۋىي-ئېم تەتقىقات مەركىزى بۇنىڭدىن ئۈچ ئاي ئىلگىرى قولغا چۈشۈرگەن سەكسەن بەش بەتلىك توختامنى ئاشكارىلىغان بولۇپ، ئۇنىڭدا كۆرسىتىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى دېكابىردا خەينەن ئۆلكىسى خېكۋېجىن شىركىتى بىلەن ئاز سانلىق مىللەت كىشىلىرىنىڭ چىرايىنى پەرقلەندۈرۈش تېخنىكىسىنى سېتىۋېلىش توختامى تۈزگەن. بۇ توختامنى تۈزۈش تەلىپىنى مەركىزىي سىياسىي قانۇن كومىتېتى ئوتتۇرىغا قويغان. خىتاينىڭ دۆلەت ئىگىدارچىلىقىدىكى خېكۋېجىن، يەنى خەيكاڭ شىركىتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان يۇقىرى تېخنىكىلىق تەقىب نازارىتى شۇنداقلا ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدا ئاكتىپ رول ئوينىغانلىقى، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارنى نىشانلىغان چىراي تونۇش تېخنىكىسى سەۋەبلىك ھەر ساھەنىڭ كەسكىن تەنقىدىگە ئۇچراپ كېلىۋاتقان ھەمدە ئامېرىكىنىڭ قارا تىزىملىكىگە ئېلىنغان ئىدى. تۈرلۈك بېسىملار تۈپەيلىدىن ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ بۇ خىلدىكى تېخنىكىلىق سەپلىمىلىرىنى توختاتقانلىقىنى جاكارلىغان بولسىمۇ، IPVM تەتقىقات مەركىزى ئاشكارىلىغان بۇ يېڭى ئۇچۇر مەزكۇر شىركەتنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە داۋاملىق يانتاياق بولۇپ، ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا قارىتىلغان باستۇرۇشتا تېخنىكىلىق ياردەم بېرىۋاتقانلىقىنى كۆرسەتمەكتە. مەزكۇر دوكلاتنى تەييارلىغان تەتقىقاتچى چارلىز روللېت زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ ئىسپاتلارغا قانداق ئېرىشكەنلىكى ھەققىدىكى سوئالىمىزغا جاۋابەن مۇنداق دېدى. بۇنى بىر تاسادىپىيلىق دېسەممۇ بولىدۇ. بۇنى خىتاي ھۆكۈمەت تورلىرىنى ئارىلاپ تەكشۈرۈۋاتقىنىمدا بايقىدىم. چۈنكى ئۇلار بۇنى يوشۇرۇپمۇ ئولتۇرمىغان. دېمەك، بۇنىڭ مەخپىي ھۆججەت ئەمەسلىكى كىشىنى ئەندىشىگە سالىدۇ. ئۇ يەنە مەزكۇر سىستېمىنىڭ روزا تۇتقان ئوقۇغۇچىلارنى قانداق بايقايدىغانلىقىنى قىسقىچە چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى. بۇ سىستېما مەخسۇس ئاز سانلىق مىللەت ئوقۇغۇچىلىرىنى نىشانلىغان، ئۇ پەقەتلا كامېرا تېخنىكىسىلا ئەمەس. يۇمشاق دېتال ۋە باشقا بىر يۈرۈش سىستېمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. خىتايدا ھەر يەردە كىملىك ئىشلىتىلىدۇ. شۇڭا بىراۋنىڭ مىللىتىنى ئىز قوغلاش ئىنتايىن ئاسان. بولۇپمۇ خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدە ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇرلارنى ئىز قوغلاش تېخىمۇ ئاسان. كىملىكىدە ئېنىق مىللەت ئايرىمىسى خاتىرىلەنگەن. ئالىي مەكتەپكە كىرىشكە تىزىملىتىش، نوپۇس تىزىملاش ۋە باشقىلار كىملىك كارتىسى ئارقىلىق ئاشكارىلىنىدۇ. مەسىلەن، رامىزان ۋاقتىنى ئالساق، ئاز سانلىق مىللەت ئوقۇغۇچى قانداق ۋاقىتتا تاماق سېتىۋالدى، قەيەرگە بېلەت ئالدى، بۇ ئوقۇغۇچىلارنى ئىز قوغلاپ تەكشۈرگىلى بولىدۇ. ئۇلارنىڭ روزا تۇتقان تۇتمىغانلىقىنى قانداق بايقايدۇ دېگەندە، مەسىلەن، بىر ئاز سانلىق مىللەت ئوقۇغۇچىسى بۇ بىر ھەپتە ئىچىدە مەكتەپ ئاشخانىسىدىن كەچلىك تاماق سېتىۋالمىغان ياكى ھەر كۈنى ئوخشاش بىر ۋاقىتتا غىزالانغان بولسا، ئاسانلا گۇمانلىق ئاگاھلاندۇرۇش نىشانىغا ئايلىنىدۇ.
مىنجياڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئاز سانلىق مىللەت ياكى مۇسۇلمان ئوقۇغۇچىلارنى تەقىب قىلىش سىستېمىسى خىتاينىڭ ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قاراتقان تېخىمۇ چوڭ كۆزىتىش سىستېمىسىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ، كىشىلىك ھوقۇق ئەندىشىسىنى قوزغايدىكەن. ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ كومىسسارى نۇرى تۈركەل ئەپەندى ئاي-پى-ۋې-ئەمگە قىلغان سۆزىدە، مەخسۇس روزا تۇتقانلارنى بايقايدىغان نازارەت تېخنىكىسىنى قوللىنىشنىڭ كىشىنى چۆچۈتىدىغان بىر ئەھۋال ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ، Hikvision توپلىغان كۆزىتىش سانلىق مەلۇماتلىرى ھۆكۈمەت دائىرىلىرى تەرىپىدىن مۇسۇلمان ئوقۇغۇچىلارنىڭ دىن ۋە ئېتىقاد ئەركىنلىكىنى تېخىمۇ نىشانلىق باستۇرۇشقا ئىشلىتىلىشى مۇمكىن. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەشۋىقات دىرېكتورى لۇئىسا گريۇ خانىم ئەقلىي ئىقتىدارلىق مەكتەپ رايونى تۈرىنى قاباھەتلىك چۈش دەپ ئاتىغان بولۇپ، ھەرقانداق بىر تېخنىكا شىركىتىنىڭ ھۆكۈمەتكە ياردەم بېرىپ، كۆلەملىك كۆزىتىشنى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قورالى قىلىپ ئىشلىتىشىگە ياردەم بېرىشى كىشىنى ھەقىقەتەن غەزەپلەندۈرىدۇ، دېگەن. مەزكۇر دوكلات ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن، ئەنگلىيە كونسېرۋاتىپلار پارتىيىسىنىڭ ئەزاسى توماس تۇگېندات ئۆزىنىڭ ئېكس بېتىدە ھېچبىر كىشى تېرىسىنىڭ رەڭگى سەۋەبىدىن نىشانغا ئېلىنماسلىقى كېرەك دېگەن تەنقىدىي ئىنكاسى بىلەن قوشۇپ مەزكۇر دوكلاتنى ھەمبەھىرلىگەن. ئون تۆتىنچى نويابىر كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بايانات ئېلان قىلىپ، ھىكۋىژن شىركىتى ياسىغان ئەقلىي ئىقتىدارلىق مەكتەپ رايونى كۆزىتىش سىستېمىسىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇسۇلمان جامائىتىنى تېخىمۇ قاتتىق باستۇرۇپ،

خىتاينىڭ دەرسخانىلاردا ئوقۇغۇچىلارنىڭ دەرسخانىدىكى ئىپادىلىرىنى كامېرالار ئارقىلىق كۆزىتىپ باھالىغانلىقىدەك ئەھۋاللار پاش بولغانىدى خىتايدا ئوقۇغۇچىلار داۋاملىق ھۆكۈمەتنىڭ ئاتالمىش ئىجتىمائىي مۇقىملىققا كاپالەتلىك قىلىش ئاستىدىكى ئوخشىمايدىغان تېخنىكىلىق كۆزىتىشنىڭ تەجرىبە ئوبيېكتى بولۇپ كەلدى بولۇپمۇ ئىچكىرى ئۆلكىلەردە ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار نۇقتىلىق نىشانغا ئېلىنىپ كەلمەكتە گەرچە ئامېرىكا Hikvision شىركىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىشىلىك ھوقۇققا ئېغىر بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتقان خىتاي شىركەتلىرىگە سودا چەكلىمىلىرىنى ئېلان قىلغان بولسىمۇ، ئەپسۇسكى ئۇلار قىلمىشلىرىنى داۋام قىلماقتا. بۇ بىزگە بۇ خىل شىركەتلەرگە قارشى قوللانغان چەكلىمىلەردە يەنىلا بوشلۇق بارلىقىنى كۆرسىتىپ تۇرماقتا. دوكلاتتا تەكىتلىنىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ئۇيغۇر ھۆكۈمەت خىزمەتچىلىرىنىڭ روزا تۇتۇشىنى چەكلىگەن، بىر قىسىم ئۇيغۇرلار رامىزاندا روزا تۇتقانلىقى ئۈچۈن قايتا تەربىيەلەش لاگېرلىرىغا ئەۋەتىلگەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلام دىنىغا زەربە بېرىشى داۋاملاشماقتا.

سودا شىركەتلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىگە بىۋاسىتە ۋە داۋاملىق قاتنىشىۋاتقانلىقىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىدۇ ئىلگىرى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمانلارنىڭ رامزانلىق ئىبادەتلىرىنى تەقىپ قىلىشتا مەسچىت ياكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ياتاقلىرىغا كۆزىتىدىغان ئادەم ئورۇنلاشتۇراتتى كېيىنچە ئادەمگىمۇ ئىشەنمەي

IPVM تەتقىقات مەركىزى Hikvision-نىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنى نازارەت قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگە يۇمشاق دېتال تېخنىكىلىرىنى ياساشنى توختاتمىغانلىقى شۇنداقلا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەلەپلىرىگە ماسلاشتۇرۇپ داۋاملىق تەرەققىي قىلدۇرۇپ سەپلەۋاتقانلىقىغا دائىر يېڭى دەلىل ۋە بايقاشلارغا ئاساسەن ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھېلىھەم داۋام قىلماقتا دەپ خۇلاسە چىقارغان. گۈلچېھرە تەييارلىدى. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت.
ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېننىڭ سان فرانسىسكو شەھىرىدە ئېچىلغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇنبىرى يىغىنى جەريانىدا شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ، ھەربىي ئالاقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە فەنتەنىل قاتارلىق مۇھىم مەسىلىلەردە خىتاي بىلەن ئورتاق كېلىشىم ھاسىل قىلغانلىقى جاكارلاندى. لېكىن خىتاي ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر بۇ قېتىملىق ئۇچرىشىشتا ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىدە چوڭ ئىلگىرىلەش ۋە نەتىجىنىڭ يوقلىغىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە تۆەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولغاي كالىفورنىيادا ئېچىلغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇنبىرى يىغىنى جەريانىدا ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن خىتاي كومپارتىيىسى باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشكەندىن كېيىن جو بايدېن ھۆكۈمىتى پىرېزىدېنت بايدېننىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقىنى ۋە ئىككى دۆلەتنىڭ بىر قاتار مۇھىم مەسىلىلەردە چوڭ ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلغانلىقىنى جاكارلىدى لېكىن ئامېرىكا ۋە خىتاي ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر بۇ قېتىملىق ئۇچرىشىشتا بايدىن ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىغا قويغاندەك چوڭ ئىلگىرىلەش بولمىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئاقساراي تورىدا دېيىلىشىچە پرېزىدېنت جو بايدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى كالىفورنىيىنىڭ ۋۇدسايد شەھىرىدە خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭ بىلەن باشلىقلار سۆھبىتى ئۆتكۈزۈپ مۇھىم مەسىلىلەردە مۇزاكىرە ئېلىپ باردى دېيىلگەن بايدىن ھۆكۈمىتى بۇ ئۇچرىشىش ھەققىدە مەخسۇس باياننامە ئېلان قىلغان بايدىن ۋە شى جىن پىڭ بىر قاتار مۇھىم مەسىلىلەردە ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلدى دەپ كۆرسىتىلگەن بۇ باياننامىدە مۇنداق دېيىلگەن ئىككى رەھبەر فانتانىلغا ئوخشاش بىرىكمە زەھەرلىك چېكىملىككە قارشى تۇرۇش مەسىلىسىدە داۋاملىق ئالاقىلىشىش ھەمكارلىشىش ۋە قانۇن ئىجرا قىلىش خىزمىتى گۇرۇپپىسى قۇرۇش ھەققىدە كېلىشىم ھاسىل قىلدى ئىككى رەھبەر ھەمكارلىشىشقا بولىدىغان ساھەلەر بويىچە ئىككى تەرەپلىك ۋە دۇنياۋى مەسىلىلەر ھەققىدە سەمىمىي ۋە ئىجابىي مۇزاكىرە ئېلىپ باردى ھالبۇكى ئامېرىكىلىق سىياسىي ئانالىزچى دوكتور ئاندرېس كور بۇ ئۇچرىشىشتا بايدېن ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىغا قويغاندەك ئىككى تەرەپلىك ۋە دۇنياۋى مەسىلىلەر ئۈستىدە ئىلگىرىلەش بولمىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ مۇنداق دېدى
مېنىڭچە بۇ بىر ئىلگىرىلەش ئەمەس ئەمما خىتاي ئامېرىكا پىرېزىدېنتى ۋە ئۇنىڭ گۇرۇپپىسىنىڭ ئالدىدا تەيۋەنگە تاجاۋۇز قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا تەھدىت سالدى ئەمەلىيەتتە خىتاي نۇقتىلىق مەسىلىلەردىن بىرى بولغان فېنتانىل مەسىلىسىدە ھەمكارلىق ئورنىتىشقا قوشۇلدى دېيىلىۋاتىدۇ كېلىشىم ھاسىل قىلغان بولسا قانچىلىك دەرىجىدە ھەمكارلىق ئورنىتىشقا قوشۇلغانلىقىنى دەلىللىيەلمەيمىز خىتاي سۆزىدە تۇرامدۇ بۇ ئايرىم مەسىلە بىز يەنە بۇ مۇھىم ھەمكارلىقنىڭ نېمە بەدىلىگە كەلگەنلىكىنى بىلمەيمىز، شۇڭا ئۇ ماڭا ئىلگىرىلەش باردەك تۇيۇلمىدى. ئۇلار ئىككى نۇقتىدا ئىلگىرىلەش بولغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى، پىرېزىدېنت، دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى ۋە ئۇلارنىڭ خىتايدىكى مەنسەپداشلىرى ئوتتۇرىسىدا بولىدىغان سۆھبەتنىڭ ھېچقانداق قىممىتى يوق، ھەممىسى قۇرۇق گەپتىنلا ئىبارەت. خىتاي فىلىپپىن ياكى تەيۋەنگە ئوخشاش ئىتتىپاقداشلىرىمىزغا تەھدىت سېلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا تېخىمۇ كۆپ تېررىتورىيە، كۈچ، ۋە تەسىرگە ئىگە بولۇش ئۈچۈن ئۇرۇنۇۋاتىدۇ بىز بەك ئاز نەرسىگە ئېرىشتۇق شۇڭا مېنىڭچە بۇ ئالاھىدە تەسىرلىك ئۇچرىشىش ئەمەس
ئامېرىكىدىكى مۇستەقىل ئانالىزچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە بايدىن گەرچە شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ ھەربىي ئالاقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە فەنتانىل قاتارلىق مۇھىم مەسىلىلەردە خىتاي بىلەن ئورتاق كېلىشىم ھاسىل قىلغان بولسىمۇ لېكىن خىتاينىڭ بۇ ھەقتە بەرگەن ۋەدىسىگە ئىشەنگىلى بولمايدىكەن ئەمدى بۇنىڭدا شى جىنپىڭ نېمىگە ئېرىشتى بايدىن نېمىگە ئېرىشتى دېگەن ۋاقتىدا شى جىنپىڭ جىقراق ئېرىشكەن بولۇشى مۇمكىن نېمىگە ئېرىشىدۇ شى جىنپىڭ نام شۆھرەتكە ئېرىشىدۇ ئۆزىنى قۇدرەتلىك كۈچلۈك دەپ كۆرسەتكەنگە ئېرىشىدۇ خىتاينىڭ مەتبۇئاتلىرىدا ئامېرىكا بىزنى تەكلىپ قىلدى، ئالدىمىزغا كەلدى، سان فرانسىسكودا پۈتۈن كوچىلار قىزىل بايراققا توشۇپ كەتتى، دەپ مۇشۇنى تەشۋىق قىلىدۇ. مۇنداق دېگەن ۋاقتىدا شى جىنپىڭنى ناھايىتى ئۇلۇغ، كۈچلۈك كۆرسىتىشكە، ئۇچۇر كونترول قىلىدىغان دۆلەت بولغاندىن كېيىن بۇنىڭ ھەممىسىنى ئۆزىگە پايدىلىق تەرىپىگە تەشۋىقات قىلىدۇ. ھەرگىز خىتاينىڭ گېزىتىدە بايدىن شى جىنپىڭنى دىكتاتور دېگەن بۇ سۆزى ئۇ يەردە كۆرۈنمەيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن تەشۋىقاتتا يۇمشاق كۈچ دەمدۇق، بۇنىڭدا شى جىنپىڭ جىقراق نومۇر ئالغان بولىدۇ. ئەمدى ئامېرىكا ئەركىن دۆلەت، دېموكراتىيە، مەتبۇئات ھەممىسى ئەركىن، مەسىلەن بىز تەنقىد قىلىمىز، بايدىن ئۇيغۇر مەسىلىسىدە كىشىلىك مەسىلىسى چىڭ تۇرمىدى دەيدۇ. شەخسەن مېنىڭچە بايدىننىڭكى شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشۈشىمۇ خاتا. بۇنى بىز دېيەلەيمىز. ماڭا ئوخشاش كۆز قاراشتىكىلەر ھەممە يەرلەردە، گېزىتلەردىمۇ بار، ھەممە يەردە كۆرەلەيمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە بايدىن نېمىگە ئېرىشتى؟ ئۇنىڭ ئېرىشكىنى، بىرىنچىسى، ھەربىي مۇناسىۋەتنى قايتا ئورنىتىش، ئىككىنچىسى، فېنتانىلنى كونترول قىلىش. ئەمدى بۇنىڭكى نەتىجىسى قانچىلىك بولىدۇ، قانچىلىك ئۇزۇنغا داۋاملىشىدۇ، ئۇ ئەمدى ئۇ يەنە سوئال. چۈنكى خىتاي ھېچقاچان ۋەدىسىدە تۇرۇپ باققىنى يوق. بەرگەن ۋەدىسىگە بىرسىگىمۇ ئەمەل قىلىنمىغان، بەلكىم بىر مەزگىل ئەمەل قىلىشى مۇمكىن، بۇ ئەمەل بىلەن بەلكىم بايدېننىڭكى كېلەر يىلى قايتا سايلىنىشىغا بىر شارائىت يارىتىپ بېرىشى مۇمكىن، بۇ خىل ئېھتىمال چوڭراق دەپ قارايمەن، مەسىلەن فېنتانىلدا بىر مەزگىل كونترول، ئۇنىڭدىن كېيىن جەنۇبىي خىتاي دېڭىزىدا ئامېرىكىنىڭكى ئاۋىئاماتىكا ئايروپىلانلىرىغا تەھدىت قىلىدىغانلار ئازراق ئازىيىشى مۇمكىن، شۇنىڭ بىلەن بايدېننىڭكى كېلەر يىلىكى سايلىمىدا بىر قەدەر ياخشى بىر مۇھىت پەيدا بولۇشى مۇمكىن.
مەزكۇر باياننامىدە يەنە مۇنداق دېگەن پىرېزىدېنت بايدېن كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئومۇمىيلىقى ۋە خىتاينىڭ خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ۋەدىلىرىگە ھۆرمەت قىلىش مەسئۇلىيتىنى تەكىتلىدى ئۇ خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ شىنجاڭ تىبەت ۋە خوڭكوڭنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە بولغان ئەندىشىسىنى ئوتتۇرىغا قويدى

بايدىن ھۆكۈمىتى بۇ ئۇچرىشىشنى بىر چوڭ غەلىبە دەپ كۆرسىتىشكە تىرىشىۋاتىدۇ ئەمما ئۇ ئۇيغۇر تىبەت فالۇنگوڭ خوڭكوڭ جەنۇبىي دېڭىز مەسىلىسىدە ھېچقانداق ئۆزگىرىش بولمىدى فالۇنگوڭ مەسىلىسى تىلغا ئېلىنىپمۇ قويمىدى مۇھىم مەسىلىلەرنىڭ ھەممىسى بىر چەتكە قايرىپ قويۇلدى بۇ يەردە پەقەت فېنتانىل مەسىلىسىدە ئىلگىرىلەش بولدى بايدىن ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەسىلىسىنى خوڭكوڭ ۋە جەنۇبىي دېڭىز مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقىنى ئېيتتى ئەمما بۇ توغرىلىق ھېچقانداق كېلىشىم ھاسىل قىلىنمىدى شۇڭا مېنىڭچە بۇ مەسىلىلەردە بىر ئىلگىرىلەش بولمىدى بايدىن ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقىنى ئېيتتى ئەمما نېمە مەزمۇندا سۆزلىگەنلىكى ئېنىق ئەمەس شۇڭا سىز ئۇلارنى ئوتتۇرىغا قويدى دەپ پەرەز قىلالايسىز شۇنداقلا ھېچبىر كېلىشىم ھاسىل قىلىنغىنى يوق
ئىلشات ھەسەن ئەپەندىنىڭ كۆرسىتىشىچە پرېزىدېنت بايدېن ئۇيغۇر ئېلىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى تىلغا ئېلىپ ئۆزىنىڭ ئەركىنلىك ۋە دېموكراتىيە بولغان مەيدانىنى ئېنىق ئىپادىلىگەن بولۇشى مۇمكىن. ئەمدى بۇ يەردە ئۇيغۇر مەسىلىسى، كىشىلىك مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويدىمۇ، مېنىڭچە بىر خىل ئومۇميۈزلۈك باشلىنىش باياناتىدا ئازراق دېگەن بولۇشى مۇمكىن. بۇ يەردە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى گەرچە ئوچۇق دېمىگەن بولسىمۇ، يەنە شۇ مەسىلە توغرىلىق ئەركىنلىك، باراۋەرلىك ھەم بىر دېموكراتىيەنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈردى. شۇنىڭغا بۇ تەرەپتىن دېگەن ۋاقتىدا، مەيلى بايدېننىڭ مەقسەت نېمە مەقسەتتە سۆھبەتتە بولدى بولمىدى، ئەمما بايدېننىڭكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدە ئۆزىنىڭكى مەيدانىنى يەنە بىر قېتىم ئىپادىلىدى دېسەك بولىدۇ. ئەمما ئەمدى يىغىننىڭ ئىچىدە دېدىمۇ دېگەن ۋاقتىدا، مېنىڭچە ئازراق بولغان بولۇشى مۇمكىن، ئەمما ئۇنىڭغا ئىسمىنى ئاتاپ ئۇيغۇر مەسىلىسى، تىبەت مەسىلىسى بىردىن بىردىن دېيىشتىمۇ بىز بىلمەيمىز. ئاخىردا دوكتور ئاندېرس كور مۇنداق دېدى، بايدېن ھۆكۈمىتى بۇ يىغىننىڭ گەرچە مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغانلىقىنى جاكارلىغان بولسىمۇ ئامېرىكا بۇ ئۇچرىشىشتىن تۈزۈك نەتىجىگە ئېرىشەلمىدى يەنە كېلىپ شى جىنپىڭنىڭ ھەرقانداق ۋەدىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىنى ياكى سىياسىتىنى ئۆزگەرتىشىنى ئۈمىد قىلغىلى بولمايدۇ دېدى قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى
يېقىندا نورۋېگىيەدە تۇرۇشلۇق ئۇيغۇر سىياسىي پائالىيەتچى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندىنىڭ سەرگۈزەشتىلىرى ئاساسىدا نىقابنىڭ ئارقىسىدا ناملىق بىر ھۆججەتلىك فىلىم ئىشلەنگەن بۇ فىلىم تۇنجى قېتىم ئون ئۈچىنچى نويابىر نيو يورك فىلىم فېستىۋالىدا قويۇلغان بولۇپ فېستىۋالغا قاتناشقانلارنىڭ زور دىققىتىنى قوزغىغان تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. يېقىنقى بىر قانچە يىلدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى گەۋدىلەندۈرىدىغان بىر قانچە ھۆججەتلىك فىلىم خەلقئارا جامائەت بىلەن يۈز كۆرۈشتى جۈملىدىن نورۋېگىيەلىك فىلىم رېژىسسورى خاۋارد باستېنس رېژىسسورلۇق قىلغان نىقابنىڭ ئارقىسىدا ناملىق ھۆججەتلىك فىلىم ئون ئۈچىنچى نويابىر كۈنى تۇنجى قېتىم ئامېرىكىدىكى ئەڭ چوڭ ھۆججەتلىك فىلىم فېستىۋالى دوك نيۇ يورك فېستىۋالىدا قويۇلغان مەزكۇر فىلىمدە نورۋېگىيىدە تۇرۇشلۇق سىياسىي پائالىيەتچى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندىنىڭ گېرمانىيىدە پاناھلىق تىلەپ تۇرۇۋاتقان سابىق خىتاي ساقچىسى بىلەن يۈزلىشىش جەريانى ۋە مۇشۇنىڭغا ئوخشاش قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان مىللىتىنىڭ بېشىغا كەلگەن زۇلۇملارنى ئارخىپلاشتۇرۇش جەريانىدا ئۇچرىغان ھەر خىل روھىي ھالەتلىرى باش تېما قىلىنغان ھۆججەتلىك فىلىملىرى بىلەن خەلقئاراغا تونۇلغان داڭلىق فىلىم رېژىسسورى خاۋارد باستېنس فىلىمدە خىتاينىڭ تۈرمىسىدە تۈرلۈك قىيىن قىستاقلارغا ئۇچرىغان بىر سابىق ئۇيغۇر مەھبۇس بىلەن ئۇنىڭغا ئوخشاش مىڭلىغان ئۇيغۇرلارنى سوراق قىلىشقا ۋە جازالاشقا قاتناشقان بىر سابىق خىتاي ساقچىسىنى يۈزلەشتۈرگەن مەزكۇر فىلىم زۇلۇمغا بىۋاسىتە ئۇچرىغان بىر ئۇيغۇر بىلەن زۇلۇم قىلغۇچى خىتاي ساقچىسىنىڭ يۈزلىشىشىنى كۆرسەتكەن تۇنجى فىلىم بولۇپ فىلىمدە رېژىسسور ئۇلارنىڭ دىيالوگىنى ۋە بۇ ئىككىيلەننىڭ روھىي ھالىتىنى ئەينەن كۆرسىتىش ئارقىلىق ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ ئىچكى يۈزىنى ئۇستىلىق بىلەن يورۇتقان رېژىسسور ھاۋېرد باستېنس ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئۇ قانداق بولۇپ مەزكۇر فىلىمنى ئىشلەشنى قارار قىلىپ قالغانلىقى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى
ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ۋاقتىدا گېرمانىيەدە يىغىۋېلىش لاگېرلىرىنىڭ قۇرۇلغانلىقى پەقەت كاللامدىن ئۆتمەيتتى نېمىشقا كىشىلەر ئاشۇنداق ۋەھشىيلىكنى توسۇپ قالالمىغاندۇ دەپ ئويلايتتىم خىتايدا ئاشۇنداق يىغىۋېلىش لاگېرلىرى قۇرۇلغانلىقىنى ئاڭلىغىنىمدا ناھايىتى چۆچۈپ كەتتىم ۋە غەربتىكى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا بۇ ھەقتە يېتەرلىك خەۋەر ياكى فىلىملەرنىڭ بولماسلىقى مېنى تېخىمۇ ھەيران قالدۇردى. كېيىنچە مەن خىتايدىكى ئاشۇ لاگېر تۈرمىلەردە گۇندىپايلىق قىلغان بىر تۈرمە ساقچىسىنىڭ گېرمانىيەدە تۇرۇۋاتقانلىقى ھەققىدىكى خەۋەرنى ئاڭلاپ قالدىم. شۇنىڭ بىلەن ئۇ كىشى ھەققىدە فىلىم ئىشلەشكە قىزىقىپ قالدىم ۋە ئۇنى ئىزدەشكە باشلىدىم. بىرەر يىلدەك سۈرۈشتۈرۈش جەريانىدا ئابدۇۋەلىنىڭمۇ ئۇ كىشى بىلەن ئالاقىلىشىۋاتقانلىقىدىن خەۋەر تاپتىم. ئابدۇۋەلى بىزگە ئۇ خىتاي تۈرمە ساقچىسى بىلەن گېرمانىيەدە بىر مەخپىي جايدا كۆرۈشمەكچى بولغانلىقىنى ئېيتتى ۋە بىز ئۇنىڭ بىلەن بىللە بېرىشنى قارار قىلدۇق. فىلىمنىڭ باش پېرسوناژى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى مەزكۇر فىلىم ھەققىدە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ بۇ فىلىمنىڭ ئۆزى بىۋاسىتە قاتناشقان باشقا فىلىملەرگە قەتئىي ئوخشىمايدىغانلىقىنى تەكىتلىدى بەك قىينالغان بىر فىلىم بولدى بۇ ھەقىقەتەن چۈنكى مەن بۇرۇن باشقىلارنىڭ ھېكايىسىنى سۆزلەيمەن ئاندىن ئىككىنچىسى كۆز ئالدىمدا ئۇنداق پاجىئە يۈز بەرمەيدۇ مەسىلەن بالامنىڭ تۇيۇقسىز نەپەسى توختاپ قېلىشى دېگەندەك ئەھۋال يۈز بەرمەيدۇ دېيەر مۇشۇ ۋاققىچە ھېلىقى نۇرغۇن ۋىدىيولاردا نېمە قىلدىم، لېكىن ئۇلار مېنىڭ ئىنسانىي ئىككىلىنىشلىرىمنى، مەجبۇرىيىتىم ئالدىدىكى مەسۇم بىر ھېلىقى قىينىلىشلىرىمنى بۇنى ھېلىقى فىلىمگە ئالمىغان. بۇ ھېلىقى بىر ئىنسانىي ئامىل، بىر دادىنىڭ، بىر ئەرنىڭ ئۇچرايدىغان قىيىنچىلىقلىرى، تاللاش ئالدىدىكى ئېسەنكىرەشلىرى، مەجبۇرىيەت بىلەن مەسئۇلىيەت ئوتتۇرىسىدىكى تەۋرىنىشلەر، دېلىغۇللۇقلار بۇ نەرسىلەرنى ھېلىقى ئەكس ئەتتۈرۈپ باقمىغان.
ئۇنىڭ ئېيتىشىچە بۇ فىلىمدا ئۇزۇندىن بۇيان يۈزلىشىشكە پۇرسەت كۈتۈپ كەلگەن خىتاي ساقچىسى بىلەن يۈزلەشكەندىكى ئاچچىق رېئاللىق ۋە بۇ جەرياندا ئۆزىنىڭ ئىچكى دۇنياسىدىكى كەسكىن توقۇنۇشلار ئەكس ئەتتۈرۈلگەن بۇنىڭ ئىككى نەرسە بىرسى ھېلىقى بۇ يەردىكى ئىككىلىنىش زادى بارايمۇ بارمايمۇ دېگەن ئىككىلىنىش مېنىڭ ھېلىقى ئەخلاقىي تاللىشىم يەنى مۇشۇ زۇلۇمنى ئاشكارىلاش مۇشۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا پاكىت تەمىنلەش ئۈچۈن مۇشۇ خىتاي بىلەن كۆرۈشەمدىم ياكى كۆرۈشمەمدىم. ئۇ يەردە بالىلىرىم، ئايالىم، ھەتتا مېنىڭ تونۇيدىغان دوستلىرىم قوشۇلمىغان ئەھۋال ئاستىدا، مەن بۇ ئىشنى قىلامدىم، قىلمامدىم. قىزىمنىڭكى، مەسىلەن، ئاشۇنداق ھېلىقى، تۇيۇقسىز نەپەستىن قېلىپ، ئاشۇنداق بىر قىينىلىپ كەتكەن ئەھۋالىنى كۆرۈپ تۇرۇپ، يەنە شۇنى تاللامدىم ياكى تاللىماي، بولدى بالام، مەن سېنى بۈگۈن دوختۇرغا ئاپىراي بۈگۈن بىر شەرت قىلىپ قوياي دېگەننى تاللامدىم. بۇ بىر توقۇنۇش بار. بۇ توقۇنۇش ھەقىقىي يۈز بەرگەن توقۇنۇش. مەن باش توقۇنۇش دېدىم ھەمدە ھازىرمۇ شۇ توقۇنۇشتا مەن ئەمەلىيەتتە ھېچ قاچان ئۆزۈمنى ھېلىقى ۋاي مەن دېگەن ئائىلەم بالىلىرىم ھېچ نەرسىگە قارىماي مۇشۇ ئۆزۈمنى ئاتىۋەتتىم دېمىدىم ھەم دېمەيمەن دېيەلمەيمەن مۇمكىن ئەمەس مەن بىر ئىنسان ئۆزۈم ھازىرغىچە مۇشۇنداق قىينىلىپ ياشايمەنمەن بۇ بىرسى ئىككىنچىسى ساقچى بىلەن كۆرۈشكەندىن كېيىنكى ئىككىيلەننىڭ ئوتتۇرىسىدىكى دېئالوگ مەسىلەن قانچىلىك ئادەمنىڭ تۇتۇلغانلىقى ئۇلارنىڭ قانداق قىينالغانلىقى كۈنلۈك تۇرمۇشىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى دېگەننى بىر دېئالوگ ئارقىلىق مەن سوئال سورىغۇچى يەردە قارشى تەرەپ جاۋاب بەرگۈچى. خاۋېرت باستنس ئەپەندى مەزكۇر ھۆججەتلىك فىلىمگە نىقابنىڭ ئارقىسىدا دەپ ئىسىم قويغانلىقى ھەققىدە چۈشەنچە بېرىپ مۇنداق دېدى.
بىز ھۆججەتلىك فىلىمگە نىقابنىڭ ئارقىسىدا دەپ ئىسىم قويدۇق. چۈنكى بۇ فىلىم ئابدۇۋەلى ئايۇپ بىلەن تۈرمە ساقچىسىنىڭ بىۋاسىتە كۆرۈشۈشى ھەققىدىكى مەزمۇنلارنى ئاساس قىلىدۇ. ئابدۇۋەلى ئاشۇ تۈرمە ساقچىسى بىلەن ئۇچراشقاندا ئۇنىڭ ئاشۇ ئۇيغۇر سوت كوللېگىيىسىدا گۇۋاھلىق بەرگەندە يۈزىگە تاقىۋالغان ماسكىسىنىڭ كەينىدىكى چىرايىنى، يەنى نىقابىنىڭ ئارىسىدىكى ھەقىقىي يۈزىنى كۆرگۈسى بارلىقىنى ئېيتقانىدى. ماڭا نىسبەتەن ئېيتقاندا بولسا فىلىمنىڭ نامى نىقابنىڭ ئارقىسىدىكى خىتاينى ۋە خىتايدا ھەقىقىي يۈز بېرىۋاتقان ئىشلارنى گەۋدىلەندۈرىدۇ. مەزكۇر فىلىمدە ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندىنىڭ ئائىلىسىنى تۈرلۈك روھىي بېسىملاردىن قوغداپ نورمال ھايات كەچۈرۈش ياكى ئاشۇ روھىي بېسىملارغا چىداپ تۇرۇپ مىللىتى ئۇچراۋاتقان قىرغىنچىلىقنى دۇنياغا ئاشكارىلاش ئوتتۇرىسىدا قىينىلىۋاتقان روھىي ھالىتى ناھايىتى ئىنچىكە تەسۋىرلەنگەن ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ ئايالى ۋە بالىلىرىنى ناھايىتى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى لېكىن ئۇلارنى دەپ مىللىتىنىڭ بېشىدا كۆيۈۋاتقان ئوتقا قاراپ تۇرالمايدىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ مۇنداق دېدى چۈنكى مۇشۇنداق بولىدۇ ئىنسانىيەتنىڭ ئىشلىرى يەنى بۇ دۇنيادا ھەممە ئادەم ھەممە ئىشنى ھەممە يەردە كۆكرەك كېرىپ چىقمايدۇ تارىخ مۇشۇنداق بولغان يەنى ھەر قانداق بىر ئادالەتسىزلىكنى ھەر قانداق بىر زۇلۇمنى ھەر قانداق بىر پاجىئەنى توختىتىدىغان ئەمەلىيەتتە مىللەتنىڭ ھەممە چىقىپ توختاتمايدۇ شۇنىڭ ئىچىدە بىر قانچە ئادەم چىقىپ ئۇنى ئەسكەرتىدۇ ئۇنىڭ كۆكرەك كېرىپ ئوتتۇرىغا چىقىدۇ ئۈنسىز جامائەت ئۇنىڭ كەينىدىن ماڭىدۇ ياكى بىللە بولىدۇ كەينى تۇرىدۇ. ئاندىن بۇ ئىش ھەل بولىدۇ دېگەن. ماڭا دېگەن دادام، سەن بۇ قەدەر بولمىساڭ بولىتى بالا، بەك قىيىن كۈنگە قالىسە، سەن بەك كۈنۈڭ بەك تەس بولىدۇ دېگەن. مېنىڭچە بۇ مېنىڭ تەقدىرىم.
ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، ئايالى مېھرىگۈل مۇسانىڭ بۇلاقسۇ، قارىباغ، ئون تۆتىنچى كەنت ئىككىنچى مەھەللىدە ياشايدىغان ئىككى نەۋرە ئىنىسى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى مەجبۇرىي ئەمگەككە ئېلىپ بېرىلغان ئاقسۇدىكى پاختىزارلىقتا ئوتتا كۆيۈپ ئۆلۈپ كەتكەن. مەزكۇر ۋەقە رادىيومىز تەرىپىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى سېنتەبىردە دەلىللەنگەن ئىدى. ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى مۇھاجىرەتتىكى ئائىلىسىنىڭ خاتىرجەملىكى بىلەن ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان مىليونلىغان ئائىلىلەر ئۈچۈن ئاۋاز چىقىرىش ئارىسىدىكى تاللاشتا قىينىلىۋاتقان مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا يۈرەك سۆزىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى ھەممىمىزنىڭ ئانىسى بار بالىسى بار ئاچا سىڭلىسى بار مەن ھېلىقى بەك ئىنسانىيەت ئالدىدىكى مەجبۇرىيىتىمىز ياكى جەمئىيەت ئالدىدىكى مەجبۇرىيىتىمىز دېگەننى دېگۈم يوق ھەممىمىز دادا بىرلىرىنىڭ دادىسى بىرلىرىنىڭ ئىنىسى بىرلىرىنىڭ سىڭلىسى بىرلىرىنىڭ ئاچىسى بىز ھەممەيلەن بىر مۇشۇنداق بىر مۇھەببەت ئىچىدە ياشايمىز ئەمەلىيەتتە بىز مۇشۇ خەتەرنى، مۇشۇ مۈشكۈلاتنى ئۈستىمىزگە ئالدۇق دېگەنلىك، بىزگە ئوخشاش دادىلارنى، بىزگە ئوخشاش ئىنىلەرنى، بىزگە ئوخشاش سىڭىللارنى قۇتقۇزۇشقا قولىمىزدىن كەلگەن ھەرىكەتنى قىلدۇق دېگەنلىك. ئاشۇ لاگېردا يېتىۋاتقان دادىلارمۇ دادا. مەسىلەن، مەن بالامنى داۋاملىق مەكتەپتىن ئالغىلى بارىمەن، ئاشۇ ۋاقىت ئويلايمەن، ھەي، بىزنىڭ توققۇز يۈز مىڭغا يېقىن ئۇيغۇر بالىسى بار، ياتاقلىق مەكتەپلەردە يېتىۋاتىدۇ، ئۇلارنىڭ ئاتا-ئانىلىرى لاگېردا. قاماقتا. شۇلارنىڭمۇ ئوخشاش ھوقۇقى بار، مېنىڭ بالامغا ئوخشاش. ئەمدى مەن ئۆزەمنىڭ بىر بالامنى دەپ، ئاشۇ يۈز مىڭ بالىغا نېمە قانداق يۈز كېلىمىز بۇ ئىشنى قىلماي تۇرۇپ، ئۇلارنىڭ ھەققى يوقمۇ بۇ دۇنيادا ياشاش؟ ئۇلار نېمە ئۈچۈن بۇ كۈننى كۆرۈشى كېرەك؟ بىز مۇشۇنداق تاللاشقا دۇچ كەلگەن چاغدا، ئۆزىمىزنىڭ دادا، ئۆزىمىزنىڭ بالا، ئۆزىمىزنىڭكى ئاكا، ئىنى ئىكەنلىكىنى ئويلىغان چېغىمىزدا، ئاشۇنداق بىزگە ئوخشاش ئىنسانلار ئىكەنلىكىنى ئاشۇلارنىڭمۇ، ئاشۇلارنىڭ بىزدەك ياشاش ھوقۇقى بارلىقىنى، ئاشۇنى بىلسىكەن دەيمەن، ئاشۇلارنى ھېس قىلسىكەن دەيمەن.

مەن بىر فىلىم رېژىسسورى، مەندە بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ چارىسى يوق. ئەمما بۇ ھەقتە فىلىم ئىشلەپ، خەلقئاراغا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى كۆرسىتىش ئارقىلىق خىتايغا بېسىم چۈشۈرگىلى بولىدۇ دەپ ئويلايمەن. مېنىڭچە، بۇ قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن قىلىنغان ھەر قانداق كىچىك بىر ھەرىكەتنىڭمۇ پايدىسى بولىدۇ. ئابدۇۋەلى بىلەن پاراڭلاشقانسېرى مەن بۇ مەسىلىنىڭ دۇنيادىكى ئەڭ ئېغىر مەسىلە ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتتىم. ئەلۋەتتە، قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئاسان ئەمەس. لېكىن، چوقۇم سىناپ بېقىش كېرەك. بۇ فىلىمنى كۆرگەن كىشىلەر ئۇيغۇرلار ھەققىدە ھېچ بولمىسا بىر گوگول قىلىپ، ئۇيغۇرلار ھەققىدە كۆپرەك تونۇشقا ئىگە بولسا ئىكەن، دېگەن ئۈمىدتىمەن. بۇ فىلىمنىڭ بۇنىڭغا ئازراق بولسىمۇ ياردىمى تەگسە، مەن شۇنىڭدىن مەمنۇن بولىمەن.
ئاخىرىدا ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى ئۆزىنىڭ بۇ خىل تاللاشقا يەنە دۇچ كەلسە يەنە مىللىتى ئۈچۈن ئاۋاز چىقىرىشنى تاللايدىغانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى بىر ياخشى بىر شېئىر بار مىڭ قېتىم تۆرەلسەم ئۇيغۇر بولىمەن دەپ مىڭ قېتىم تۆرەلسەم يەنە بۇ ئىشنى قىلىمەن يەنە مۇشۇنداق ناھەقچىلىققا قارشى تۇرىمەن بۇنداق پاجىئەنىڭ يۈز بېرىشىگە ھەرگىز زىنھار قاراپ تۇرالمايمەن بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى
يېقىندا خىتاينىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرىدىن بىرى بولغان دوۋيىندا ئۇيغۇرلارنىڭ تارىختا قوللانغان كۆمۈش تەڭگىلىرىنىڭ خىتاينىڭ كىم ئارتۇق بازىرىدا ناھايىتى يۇقىرى باھادا سېتىلىۋاتقانلىقى ھەققىدە بىر ۋىدېئو تارقالغان بولۇپ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ جىددىي ئىنكاسىنى قوزغىغان ئۇنداقتا ئۇيغۇرلارنىڭ كونا كۆمۈش تەڭگىلىرى نېمە ئۈچۈن خىتاينىڭ كىم ئارتۇق بازىرىدا يۇقىرى باھادا سېتىلىدۇ بۇنىڭ ئارقىسىدىكى سەۋەبلەر نېمە؟ تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولسۇن. يېقىندا خىتاينىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرىدىن بىرى بولغان دوۋيىندا مۈشۈك ئېيىق جىغىپ ساقلىغۇچى دېگەن نامدىكى بىرسى ئۇيغۇرلارنىڭ تارىختا قوللىنىلغان كونا كۆمۈش تەڭگىلىرىنىڭ خىتاينىڭ كىم ئارتۇق بازىرىدا ناھايىتى يۇقىرى باھادا سېتىلىۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى بىر ۋىدېئونى يوللىغان بۇ ۋىدىيوغا چىڭ سۇلالىسى دەۋرىدىكى قەشقەر شياڭپىڭ كۆمۈش تەڭگىلىرىنىڭ بازار باھاسى قانداق ئەگەر سىزدە شىنجاڭ ئۆلكىسىدە ياسالغان بۇ ئۈچ خىل كۆمۈش تەڭگە بولسا دىققەت قىلىشىڭىز كېرەك چۈنكى ئۇنىڭ قىممىتى ئىككى مىليون يۈەن بولۇشى مۇمكىن دەپ چۈشەندۈرۈش يېزىلغان ئۇنىڭدا ئېيتىلىشىچە شىنجاڭدا بېسىلغان يۇلتۇز شەكىللىك كۆمۈش تەڭگىنىڭ خىتايدىكى كىمئارت تۇق سېتىلىش باھاسى ئىككى يۈز يەتمىش ئالتە مىڭ يۈەن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئونىنچى يىلدىكى شىنجاڭ كۆمۈش تەڭگىسىنىڭ باھاسى بىر مىليون ئۈچ يۈز ئەللىك يەتتە مىڭ يۈەن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتتىنچى يىلدىكى چىڭ سۇلالىسىغا ئائىت قەشقەر شياڭپىڭ كۆمۈش تەڭگىسىنىڭ كىمئارتۇق سېتىش باھاسى بەش يۈز ئەللىك ئىككى مىڭ يۈەن ئىكەن ئارخېئولوگىيەلىك قېزىلما ۋە يازما ماتېرىياللارغا ئاساسلانغاندا ئۇيغۇر ئېلىدا قوللىنىلغان پۇللار سىياسىي تارىخ نۇقتىسى بويىچە ئايرىلغان بولۇپ ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئالمىشىشى پۇللارنىڭ ئۆزگىرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقى سەۋەبىدىن ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئالمىشىش ۋاقتى پۇل تارىخىنى دەۋرگە ئايرىشنىڭ ئۆلچىمى قىلىنغان ئىكەن تۈركىيە ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ پەنلىرى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە قەدىمكى ئۇيغۇر دىيارى يىپەك يولىنىڭ كىندىكىدە بولۇشتەك جۇغراپىيىلىك ئالاھىدىلىكى بىلەن ئەينى چاغدا مۇھىم تىجارەت تۈگۈنى بولغانلىقى ئۈچۈن قەدىمدىن تارتىپ بۇ جايدا ھەر خىل پۇللار ئىشلىتىلگەن مەيلى بۇ شەرقىي رومانىڭكى ئالتۇن پۇلى بولسۇن ماۋۇ ساسانىيلارنىڭكى كۈمۈش پۇلى بولسۇن خىتاينىڭكى مىس پۇلى بولسۇن ۋە كۆكتۈركلەردىن تۈركىشلەرگىچە ئۆزىنىڭكى پۇلىنىمۇ ياساپ چىققان ئون ئالتىنچى ئەسىرغىچە شەرقىي تۈركىستاندا نۇرغۇن پۇللار كۆرۈنگەن ئەمدى بۇ شەرقىي تۈركىستاننىڭكى جۇغراپىيە ئالاھىدىلىكىدىن مەيدانغا كەلگەن بىر ئەھۋال ئۇنىڭدىن كېيىن شەرقىي تۈركىستاننىڭكى ھەر سىياسىي ئۆزگىرىش ۋاقلاردا مۇشۇنداق بىر پۇللار بېسىلغان ھەم قەغەز پۇل ھەمدە مۇشۇ كۆمۈش بولسۇن مىس بولسۇن مەدەنىي پۇلمۇ جىق بېسىلغان بولۇپمۇ مۇشۇ شەرقىي تۈركىستاننىڭكى ئىككى جۇمھۇرىيەت ۋاقتىدىمۇ ئۆزىنىڭكى پۇللىرىنىمۇ باسقان بەزەن بۇ خىتاينىڭكى يەنى نەنجىڭنىڭكى پۇللىرىمۇ بۇ يەرلەرگە ئۆتۈپ كەلگەن بەزەن بۇ يەرلىك ھۆكۈمەتمۇ ئۆزىنىڭ شەخسىي پۇللىرىنىمۇ باسقان شۇنىڭغا شەرقىي تۈركىستان تارىخىندا پۇلنىڭكى خىللىرى يامان كۆپ ئەمدى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئائىت تارىخ ئارخېئولوگىيە قەدىمكى مەدەنىيەت ئىزلىرى ۋە يەرلىك ھۈنەر سەنئەت مىراسلىرىنى ئۆزگەرتىش يوق قىلىش ياكى خىتاينىڭ قىلىۋېلىشتەك قايتا قۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ تەدرىجىي كېڭىيىۋاتقانلىقى مەلۇم مۇشۇنداق ئەھۋالدا ئۇيغۇرلارنىڭ تارىختا قوللانغان كۆمۈش تەڭگىلىرىنىڭ خىتاينىڭ كىمئارتۇق بازىرىدا خېلىلا يۇقىرى باھادا سېتىلىۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى ۋىدېئو مۇھاجىرەتتىكى تورداشلارنىڭ ئالاھىدە دىققىتىنى تارتقان لاگېر شاھىتى زۇمرەت داۋۇت ئون تۆتىنچى نويابىر كۈنى بۇ ۋىدېئونى فېيسبوكقا چىقارغاندىن كېيىن ھازىرغىچە قىرىق ئۈچ كىشى ھەمبەھىرلىگەن بولۇپ ئۇلارنىڭ ئاساسەن ئۇيغۇر ئىكەنلىكى ۋە ھەمبەھىرلەش سانىنىڭ ھەر كۈنى ئېشىپ بارغانلىقى بىلىنمەكتە بۇ ۋىدېئوغا يېزىلغان ئىنكاسلار ئىچىدە بەزىلەر بۇ كونا تەڭگىلەرنىڭ ئۈستىگە يېزىلغان خەتلەر ھەققىدە مەلۇمات بەرگەن ئۇلار بۇ كونا تەڭگىلەرنىڭ ئۈستىگە يېزىلغان خەتلەر ھەققىدە ئىزاھات بېرىپ تەڭگىنىڭ بىر يۈزىدە شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى ھىجرىيە بىر مىڭ ئۈچ يۈز ئەللىك ئىككىنچى يىلى دەپ بار ئىكەن ئىككىنچى يۈزىدە قەشقەردە بېسىلدى دەپ بار ئىكەن دەپ يازغان يەنە بىرەيلەن بولسا شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى پۇلىنىڭ تارىخىي ھەم ئىقتىسادىي قىممىتى بەكمۇ يۇقىرى سۈرەت ۋە ۋىدېئودىن قارىغاندا بۇ سۈرەتتىكى ئىككىسى خىتايلار ھەقىقىي تەڭگىگە ئاساسەن قېلىپ ياساپ يېڭىدىن قۇيغان ساختىسىدەك قىلىدۇ دەپ يازغان ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىدىكى ئىككى جۇمھۇرىيەت دەۋرىدىمۇ ئۆز ئالدىغا پۇل ئىشلەتكەنلىكىنى شەرھلەپ ئۆتتى شەرق تۈركىستان تارىخىندا بولۇپمۇ ئىككى جۇمھۇرىيەت ۋاقتىدىكى پۇللاردىمۇ بەزى غەلىتە ئەھۋاللارمۇ بار مىسالغا ئوتتۇز ئۈچتىكى جۇمھۇرىيەتنىڭكى كۈمۈش پۇللاردا مەيلى ئالدى تەرەپ كەينى تەرەپ بولسۇن ھەممىسى مۇشۇ ئۇيغۇرچە بىلەن يېزىلغان ئەمما مۇشۇ مىس پۇلغا كەلگەن چاغدا داچەن دېگەن پۇلغا كەلگەن چاغدا تەڭگە پۇللارنى خىتايچە خەتمۇ بار يەنى قانچىلىك پۇل بولغانلىقىنى يازغان ئەھۋاللار بار بۇنى بۇ خىتايچىنى بۇ نېمە دەپ يازغانلىقىنى تېخى بىلمەيمىز بەلكى خىتايلىقلارمۇ بۇ شەرق تۈركىستاندا ياشىغاچقا ئاشۇنداق يازدىمۇ ياكى باشقا سەۋەب بارمۇ ئۇنىمۇ ياخشى بىلمەيمىز بۇنىڭدىن باشقا مىسالغا مۇشۇ ئوتتۇز ئۈچتىكى جۇمھۇرىيەتنىڭكى پۇلىدا شەرق تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى نامىندا پۇللار بار بۇ پۇللار شەرق تۈركىستان ئىسىم بىلەن ئاتىغان ئەمما يەنە بەزى پۇللاردا تەڭگە پۇللاردا ئۇيغۇرستان جۇمھۇرىيىتى دېگەن خەتلەرمۇ بار يەنى بۇ شەرق تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى ۋە ياكى ئۇيغۇر جۇمھۇرىيىتى دېگەن بۇ قانداق بىر گەپ بۇنىمۇ تېخى ئېنىق بىلەلمەيمىز.
مەزكۇر ۋىدېئوغا يېزىلغان ئىنكاسلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىدا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇر تارىخى ۋە مەدەنىيىتىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئۇيغۇرلارغا ئائىت بولغان بارلىق تارىخىي ئىسپاتلارنى يوقىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى يېزىلغان ھەتتا بەزى ئىنكاس بىلدۈرگۈچىلەر خىتاي دائىرىلىرىنىڭ مۇشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ كونا ئۇيغۇر تەڭگىلىرىنى ساقلىغان ۋە ساتقانلارنى ئېنىقلاپ ئۇلارنى تۇتقۇن قىلىش ئېھتىمالىنىڭ بارلىقىنىمۇ ئەسكەرتكەن يەنى بۇ ئىنكاسلاردا بەزىلەر خىتايلار بىزنىڭ دۆلەت قۇرغىنىمىزغا ئائىت پۈتكۈل پاكىتلارنى يوقىتىپ تارىخنى بۇرمىلاپ شەرقىي تۈركىستان ئەزەلدىن خىتايغا تەۋە دېمەكچى خەلق ئىچىدە ساقلىنىپ قالغان تارىخىي ئىسپاتلارنى يوقاتماقچى تارىخنى يوقىتاي ئىز قالدۇرماي ھەم مۇشۇنداق تەڭگە بارلارنى تۇتاي تېگىدىن يوقىتاي دەپ بىر چالمىدا ئىككى پاختەكنى تەڭ سوقماقچىكەن زالىم قانخور جاللاتلار خىتاي يەنە بىر سۇيىقەستنى باشلاپتۇ مەنچە پۇلنى ئالىمىز دەپ يىغىۋالىدۇ ئاندىن ساتقان ئادەمنى تۇتىدۇ خىتاي ئۇيغۇرلارنىڭ قولىدىكى ئىسپاتلارنى پۇل بېرىمىز دەپ ئېلىۋېلىپ، ئاندىن تارىختا قەشقەر خاندانلىقى ئۇيغۇر دېگەن دۆلەت بولۇپ باقمىغان ياكى ئۇيغۇر ئەزەلدىن بىز بىلەن بىللە ياشاپ كەلگەن مىللەت دەپ ئۆزگەرتىش ئۈچۈن قىلىۋاتامدۇ بۇ ھىيلىلەرنى. خىتاي مۇشۇنداق تەڭگە ساقلىغان ئادەمنى تېپىپ يەنە يىغىشتۇرماقچىكەن، دېگەندەك سۆزلەر بىلەن ئۆز پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى بۇ ئىنكاسلارغا قارىتا پىكىر بايان قىلىپ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ھەر خىل ۋاسىتىلارنى قوللىنىپ ئۇيغۇر تارىخى ۋە مەدەنىيىتىگە ئائىت بارلىق ئىسپاتلارنى يوقىتىشقا ئۇرۇنۇشىنىڭ پۈتۈنلەي خام خىيال ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى تارىختا بېسىلغان پۇللار بولسا ئۇنىڭكى رەسىملىرى ياكى ئۇنى پۇلنىڭكى ئۆزى بولغان بولسا بۇ تارىختا ئۆچمەيدۇ ئەمدى خىتاي مىڭ بۇنى ئۆچۈرىمەن دېسىمۇ بەك قىيىن. شەرقىي تۈركىستان تارىخىندا ئىشلەتكەن نۇرغۇن خىلمۇ خىل پۇللارنىڭ نۇرغۇن دەۋلەتلەردىمۇ ساقلانغان ئەھۋاللار بار. شۇنىڭ ئۇ يوقاپ كەتمەيدۇ. ئۇنىڭ ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستاننىڭ پۇللىرىنىمۇ نۇرغۇن كىتابلاردا يېزىلدى، ماقالىلاردا يېزىلدى. بەزى مۇزېيلاردا بۇ پۇلنىڭ ئۆزىمۇ كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. شۇنىڭغا بۇ شەرقىي تۈركىستاننىڭ تارىخىدىكى بۇ پۇللارنى يوقىتىمەن دېيىش بىر بىراز خام خىيالمىكىن دەيمەن چۈنكى بۇ مەۋجۇت بۇنىڭدىن كېيىن ئۆچۈرمەكمۇ بىراز قىيىن ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان تۇڭگان ئانالىزچى ماجيۆ ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە كۆز قارىشىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى

بۇ خىل مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى ئېلىپ ئېيتساق ئەگەر ئۇ يۇقىرى باھادا كىمئارتۇق قىلىپ سېتىلغان بولسا ئەلۋەتتە ئۇنىڭ قىممىتىنى ئاشۇرىدۇ چۈنكى ئەينى ۋاقىتتا قەشقەردە ئىشلەپ چىقىرىلغان قەشقەر كۈمۈش پۇللىرى ئەڭ قىممەتلىك پۇل ھېسابلىنىدۇ شۈبھىسىزكى ھازىر خىتايدىكى تارىخ ۋە مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ساھەسىدىكىلەر ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ ساھەگە مۇناسىۋەتلىك بارلىق بايلىقلىرى بۇزۇلۇش ۋەيران بولۇش باسقۇچىدا دەپ قارايدۇ شۇ سەۋەبتىن ئۇ يادىكار كۈمۈش پۇللار تېخىمۇ قىممەتلىك نەرسىگە ئايلىنىدۇ يەنە بىر جەھەتتىن ئېيتقاندا ھازىرقىدەك ئىنتېرنېت دەۋرىدە ھەممە نەرسە خاتىرىلىنىپ مېڭىۋاتىدۇ بۇ دەۋردە بىر مىللەتنىڭ مەدەنىيەت سىمۋوللىرىنى يوقىتىش ئانچە ئاسان ئەمەس شۇڭا خىتاي بۇ خىياللىرىنى ئەمەلگە ئاشۇرالمايدۇ ئەلۋەتتە خىتاي كومپارتىيەسى بۇنىڭ ئۈچۈن تۈرلۈك ئويۇنلارنى ئويناپ باقىدۇ ئەمما ئىشىنىمەنكى ھەممىسى مەغلۇبىيەت بىلەن ئاخىرلىشىدۇ مېنىڭچە ئۇلار مەقسىتىگە يېتەلمەيدۇ

ئۇ يەنە دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەشتەك ئالاھىدىلىكنى ساقلىغان بولۇپ، مەلۇم جەھەتلەردە ھەتتا ئەينى ۋاقىتتىكى خىتاينىڭ پۇل تەرەققىياتىدا ئالدىنقى قاتاردا ماڭغان. ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان مۇشۇنداق جىددىي ۋەزىيەتتە ئۇيغۇر تارىخىدىكى مۇھىم مەدەنىي بايلىقلاردىن بىرى بولغان كونا پۇللار ھەققىدە ئەتراپلىق ۋە كونكرېت تەتقىقات ئېلىپ بېرىش تولىمۇ مۇھىم ۋە زۆرۈر مەسىلىلەرنىڭ بىرى بولماقتا پروگراممىنى تەييارلىغۇچى شادىيە دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت تۈركىيەدىكى ئەڭ چوڭ ئاياللار تەشكىلاتى بولغان تۈركىيە ئاياللار تەشكىلاتلىرى بىرلىكى يېقىندا ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ مۇدىرى روشەن ئابباس خانىم ۋە ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى مۇدىرى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندىلەرنى كۈتۈۋېلىپ ئۇيغۇرلارنىڭ بولۇپمۇ ئۇيغۇر خانىم قىزلىرىنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتى توغرىسىدا دوكلات بېرىش يىغىنى ئۆتكۈزگەن تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي خەۋەرنى تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.
تۈركىيەدىكى ئەڭ چوڭ ئاممىۋى تەشكىلاتلاردىن بىرى ھېسابلىنىدىغان تۈركىيە ئاياللار تەشكىلاتلىرى بىرلىكى رەئىسى جانان گۈللۈ خانىم ئۇيغۇر خانىم قىزلىرىنىڭ ھەق ھوقۇقىنى قوغداشقا ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش ئالتىنچى يىلى قۇرۇلغان تۈركىيەدىكى ئەڭ چوڭ ئاياللار تەشكىلاتى بولغان تۈركىيە ئاياللار تەشكىلاتلىرى بىرلىكى رەئىسى جانان گۈللۈ خانىم ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ مۇدىرى روشەن ئابباس ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى مۇدىرى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندىلەرنى تەكلىپ قىلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ، بولۇپمۇ ئۇيغۇر خانىم-قىزلىرىنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتى توغرىسىدا دوكلات بېرىش يىغىنى ئۆتكۈزدى. مەزكۇر دوكلات بېرىش يىغىنىغا ئەنقەرەدىكى چاڭقايا رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى گۈلسۈن بور خانىم، ۋە كۆپ ساندا ئايال تەشكىلاتلىرىنىڭ مەسئۇللىرى ئىشتىراك قىلدى. دوكلات بېرىش يىغىنى باشلىنىشتىن بۇرۇن ھەدەم نەدە ناملىق ھۆججەتلىك فىلىم كۆرسىتىلدى. ئارقىدىن روشەن ئابباس خانىم دوكلات بەردى. ئۇ مۇنداق دېدى. مەن شىندىكى بۇ دېگەندە بۇ سويقىرىمنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزلىرىدىن بولىدۇ، ئەمما خادىملارنىڭ، ئۇيغۇر خادىم قىزلارنىڭكى vücutları savaş meydanı oluyor, zorla kısırlaştırılıyorlar, zorla kürtaj. ھازىر ئۇيغۇرلار ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتىدۇ. بۇنىڭدا ئەڭ كۆپ زىيان كۆرۈۋاتقانلار خانىم قىزلاردۇر. ئۇيغۇر خانىم قىزلىرىنىڭ بەدىنى ئۇرۇش مەيدانىغا ئايلىنىپ قالدى. ئۇلار مەجبۇرىي ھالدا تۇغماس قىلىنىۋاتىدۇ. جازا لاگېرلىرىدا، تۈرمىلەردە تاجاۋۇزغا ئۇچراۋاتىدۇ. ئەرلىرى لاگېرغا ئېلىپ كېتىلگەن ئاياللارنىڭ يېنىغا خىتاي ئەرلەر ئورۇنلاشتۇرۇلۇۋاتىدۇ. شۇڭا بۇلارنىڭ بالدۇرراق قۇتۇلۇشى ئۈچۈن سىلەردەك ئايال تەشكىلاتلىرىنىڭ ياردەم قىلىشىغا ئېھتىياجىمىز بار. ئارقىدىن ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى سۆز قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى.
دوغا تۈركستاندا ئېشىم ئانلاتتىغى گىبى ئەۋە چوك سالدىرى ۋار. ئەۋ دېمەك نە دېمەك؟ ئەۋ دېمەك ئاننە دېمەك. ئەۋ دېمەك بابا دېمەك. روشەن ئوتتۇرغا قويغاندەك خىتاي ئۇيغۇرلارنىڭ ئائىلە قۇرۇلمىسىغا زىيانكەشلىك قىلىۋاتىدۇ. ئۆي دېگەن گەپ دادا ۋە ئانا دېگەن گەپ. بىز شەرقىي تۈركستانلىق ئۇيغۇرلار بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن يەتمىش بەش يىلدىن بۇيان خىتاي زۇلمى ئاستىدا ياشاۋاتىمىز. خىتاي ئۇيغۇر ئانىلاردىن بالىلىرىنى مەجبۇر تارتىۋېلىۋاتىدۇ، مومىلىرىمىزنىڭ نەۋرىلىرىنى تارتىۋېلىۋاتىدۇ، ئۇيغۇر ئائىلىلەرگە خىتاي ئەرلەرنى جايلاشتۇرۇۋاتىدۇ، ئۇيغۇر قىزلارنى خىتاي ئەرلەر بىلەن توي قىلىشقا مەجبۇرلاۋاتىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنداق ئادەم قېلىپىدىن چىققان سىياسەت ئېلىپ بېرىشى ئۇيغۇرلارنى پۈتۈنلەي خىتايلاشتۇرۇش ئۈچۈندۇر. شۇڭا سىز باشتا تۈركىيەدىكى بارلىق ئاياللار تەشكىلاتلىرى ۋە ئايال سىياسەتچىلەرنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە بولۇپمۇ ئۇيغۇر خانىم قىزلىرىنىڭ ئېچىنىشلىق ۋەزىيەتتىن قۇتۇلۇپ چىقىشى ئۈچۈن كۈچ چىقىرىشىنى ئىلتىماس قىلىمەن. ئارقىدىن تۈركىيە ئاياللار تەشكىلاتلىرى بىرلىكى رەئىسى جانان گۈللۈ سۆز قىلىپ، ئۇيغۇر خانىم قىزلىرىنىڭ مەسىلىلىرىنى تېخىمۇ كەڭ ئاممىغا يەتكۈزۈش ئۈچۈن، kollardan kelgenini kıldığallığını bayan kılıp Mundak dedi. Bugün kısa bir zaman diliminde aslında çok özel arkadaşlarla yaptık bu etkinliği. Daha geniş zamanlarda, daha nelere ulaştırmak adına E, sizinle işbirliğimiz devam edecek.
Bugün tar dairdeki dostlar bilen bu paliyetini ötküzdük. Bundan keyin تېخىمۇ كەڭ خەلق ئاممىسىغا بۇنى ئاڭلىتىش ئۈچۈن سىلەر بىلەن بولغان ھەمكارلىقىمىزنى داۋاملاشتۇرىمىز. تۈركىيە ئاياللار تەشكىلاتلىرى بىرلىكى بارلىق خانىم-قىزلارنىڭ ھەق ۋە ھوقۇقىنى قوغداش ئۈچۈن قۇرۇلغان ئاممىۋى تەشكىلات. بىز بۇ مەسىلىدە ئاممىۋى تەشكىلاتلارنىڭ كۈچىگە ئىشىنىمىز. مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن تەشكىلاتلار بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش ناھايىتى مۇھىم. بىز بۇندىن كېيىن ئۇيغۇرلارنىڭ پەريادىنى دۇنيا جامائەتچىلىكىگە ئاڭلىتىش ئۈچۈن قولىمىزدىن كەلگەننى قىلىمىز. يىغىن ئاخىرلاشقاندىن كېيىن جانان گۈللۈ خانىم مۇخبىرلارنىڭ سوئالىغا جاۋاب بەردى. ئۇ. تۈركىيە پارلامېنتىدىكى بەزى سىياسىي پارتىيەلەر تۆت قېتىم شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى تەكشۈرۈش كومىتېتى قۇرۇش توغرىسىدا قارار لايىھەسى سۇنغان بولسىمۇ رەت قىلىندى. سىز تۈركىيەدىكى ئەڭ كۈچلۈك ئاياللار تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى بۇ ھەقتە پارلامېنتقا بېسىم ئىشلىتەمسىز؟ digen sualımızga mundak cevap verdi.
Doğru çok güzel bir soru da Türkiye'nin parlamenter yapısı içinde siyasetten bir sonuç beklemek benim için şu an hayal. Yani bizim için şu an işlevsiz hale gelmiş bir parlamentodan bahsediyorsunuz.
Bek yaxşı bir sual. Türkiye parlamentinin hazırkı kurulması ve bu hakta netice çıkışını kütüş bir hiyaldır. ھازىر تۈركىيە پارلامېنتىدا بىر كىشىنىڭ سۆزى ئۆتىدۇ. ئۇ كىشى دېگەن قانۇنلار ماقۇللۇقتىن ئۆتىدۇ. مەنچە ھازىر تۈركىيەدە ئاممىۋى تەشكىلاتلار ناھايىتى مۇھىم. بىز ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ ئېغىر ۋەزىيىتىنى تېخىمۇ كەڭ ئاممىغا ئاڭلاتماقچىمىز. جانان گۈللۈ خانىم bundan keyin hanım kızlarının hak ve hukukunu hüququnu qoğdaş fəaliyyətinə bir verdiğinliğini bayan qılıb mındaq dedi.
Kadın Dernekleri Federasyonu olarak başaramayacağımız işlerin hiçbirine el atmadık. İçimizden insan sevgisi ve insan haklarına saygıyı hiç eksik etmedik.
Biz ayallar teşkilatları birliğe boluş süpütümüz bilen kılalmaydığan işlerini kılımız demedik. قەلبىمىزدىكى ئىنسانىي سۆيگۈ ۋە كىشىلىك ھەق-ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلىش تۇيغۇسى ئۇرغۇپ تۇرماقتا. شۇڭا بىز ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق-ھوقۇقىنى قوغداش ۋە ئۇلارنىڭ پەريادىنى دۇنياغا ئاڭلىتىشقا تىرىشىمىز. بۇلارنى قىلغان ۋاقتىمىزدا بەزى كىشىلەر ۋە ئاخبارات ئورگانلىرىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىشىمىز مۇمكىن. بۇ يەردە قىلىشقا تېگىشلىك ئىش دۇرۇس يول تۇتۇپ، ئېزىلگەن مەزلۇم ئۇيغۇر خەلقىنىڭ يېنىدا بولۇشىمىزدۇر.

Kamuoyu oluşturunca siyasetçiler de o zaman dikkate alıyorlar. مەنچە ئۇيغۇرلار دۇچار بولۇۋاتقان بۇ ئادەم قېلىپىدىن چىققان زۇلۇمنى دۇنيا جامائەتچىلىكىگە ياخشى ئاڭلىتىشىمىز كېرەك. بولۇپمۇ بىز تۈركىيەدىكى ئاياللار تەشكىلاتى ھەمكارلىشىپ چوڭ پائالىيەتلەرنى ئۇيۇشتۇرۇشىمىز كېرەك. بىز بۇرۇن شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى توغرىسىدا بەزى پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بارغانىدۇق. بۇندىن كېيىنمۇ بۇ خىل پائالىيەتلىرىمىزنى تېخىمۇ كەڭ كۆلەمدە ئۆتكۈزىمىز. تۈركىيە ئاياللار تەشكىلاتلىرى بىرلىكى بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش ئالتىنچى يىلى قۇرۇلغان. مەزكۇر بىرلىكنىڭ قۇرۇلۇش مەقسىتى ئاياللارنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئارقىلىق جەمئىيەتنى ماددىي ۋە مەنىۋى جەھەتتىن تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە بۇ ھەقتە ئۆزئارا ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشتىن ئىبارەت ئىكەن. قىرىق يەتتە يىلدىن بۇيان پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ تۈركىيەدە يۈز سەكسەن شۆبىسى ئامېرىكا، ياپونىيە، كانادا، گرېتسىيە ۋە ئەزەربەيجان قاتارلىق ئون ئۈچ دۆلەتتە ۋەكىلى بار ئىكەن. مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ رەئىسى جانان گۈللە خانىم ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى كانادانىڭ ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى تەرىپىدىن كىشىلىك ھوقۇق مۇكاپاتىغا، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى تەرىپىدىن خەلقئارا جەسۇر ئايال مۇكاپاتىغا لايىق كۆرۈلگەن. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.